वयं पठितवन्तः अष्टचत्वारिंशत्तमश्लोकः किल नवचत्वारिंशत् आरम्भं कुर्मः आरम्भं कृतवन्तः परन्तु न अष्टचत्वारिंशत् किञ्चित् उक्तवन्तः वयं पश्यामः अष्टचत्वारिंशत् एकवारं वदामः अनन्तरम् अग्रे गच्छामः योगस्तः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योर्समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योर्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते एतस्य अर्थमयं दृष्टवन्तः खलु अत्र एकं कार्यं वदति समत्वं योग उच्यते इति अस्ति तद् तत्र प्रधानविषयः अस्ति योगः इत्युक्ते किम् इति वदति योगः इत्युक्ते किम् अस्ति योगः इत्युक्ते एतस्य अर्थं दृष्टवन्तः खलु किञ्चित् दृष्टवन्तः इति मन्ये किल यो योगस्थः कः अर्थः योगस्थः एकाग्रमनस्कः इत्युक्ते यः योगे तिष्ठति सः योगस्थः कुटुम्बस्थः इत्युक्ते कः अर्थः यः कुटुम्बे तिष्ठति गृहस्थः प्रयोगः अस्ति किल गृहस्थः सः गृहस्थः अस्ति इत्युक्ते सः गृहस्थाश्रमे तिष्ठति इति अर्थः सः गृहस्थः एवं योगस्थः इति अस्ति योगस्थः इत्युक्ते यः योगे तिष्ठति सः धनञ्जय धनञ्जय कः अर्थः धनञ्जय अर्जुन अर्जुनमाहो इति किन्तु धनञ्जय इत्युक्ते कः अर्थः स्यात् किमर्थं धनञ्जय इति आहूतवान् अत्र जयः इति अस्ति किल सः तदर्थं योग्यः किमर्थं योग्यः किम् इदानीं भगवान् वदति तद् श्रोतुं सः योग्यः सः योगस्थः कः इति अवगन्तुं सः योग्यः योगस्थः भवितुं सः योग्यः तस्मादेव तस्य समीपे वदति यो धनञ्जय सङ्गं सङ्गम् इत्युक्ते तेन सह मिलति अधिक इच्छा एक एककार्ये अधिक इच्छा सङ्गं भवति तेन सह तत् त्यक्त्वा इत्युक्ते त्यागं करोतु किं त्यागं करोतु इति वदति सङ्गं सङ्गं त्यक्त्वा योगस्थ कुरु कर्माणि कथं कार्यं करणीयं सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय पश्यतु सरलमस्ति हे धनञ्जय हे पार्थ हे अर्जुन किं करोतु इति वदति कुरु कर्माणि കർമ്മ ന കരോതു ഇതി ന കർമ്മ കരോതു ഇതി വതതി ഭവാൻ കർമ്മ കരോതു ഭവാൻ കാര്യം കരോതു കിന്തു കഥം കരണീയം സംഘം തെക്വ ഭവാൻ സംഘം തെക്വ കാര്യം കരോതു ഭവാൻ കാര്യം കരോതു കിന്തു കഥം കാര്യം കരണീയം സംഘം തെക്വ കരോതു പുനഃ കഥം കരണീയം യോഗസ്ഥ ഭവാൻ യോഗേ സ്ഥിത്വ കാര്യം കരോതു കാര്യദ്वयम् उक्तवन्तः योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय तदा किं भवति अनन्तरं किं वदति सिद्ध्यसिद्ध्योः कः अर्थः सिद्धि असिद्धि सिद्धि इत्युक्ते किमपि प्राप्नोति सिद्धि वयं श्रुतवन्तः सिद्धयः अथवा असिद्धि तत् सिद्धं न भवति सिद्धं वा असिद्धं वा सिद्ध सिद्ध्यसिद्ध्यो इत्युक्ते लाभः वा नष्टं वा किमपि भवतु समो भूत्वा द्वयमपि कथं द्रष्टव्यं समं पश्यतु समं समानं पश्यतु समत्वं योग भूत्वा यः कार्यं करोति तत् किं योगः तत् समत्वं योग उच्यते इदानीम् अस्मिन् श्लोके सः त्रीणि कार्याणि उक्तवान् भवान् योगस्थः भवतु सङ्गं त्यक्त्वा भवतु कार्यं करोतु अनन्तरं सिद्धि असिद्धि मध्ये चिन्तनं न करोतु अनन्तरं किम् उक्तवान् समत्वं तादृशं कार्यं करोति तादृशसमत्वम् एव किम् इति उच्यते योगः इति उच्यते अस्माभिः अत्र चिन्तने योगस्थः इति उक्तवान् अनन्तरं समत्वं योग उच्यते स्थानद्वये योगशब्दस्य प्रयोगं करोति अग्रे अपि वदति अग्रिमश्लोके अपि कः कर्म कर्म करोति कर्मकौशलमेव योगः इति कर्म कर्तुं तस्य कौशलमस्ति चेत् सः योगः भवति इत्युक्ते कुशलः अस्ति चेत् कुशलः इत्युक्ते समर्थः कथं കർമ്മ കരണീയം ഇതി ജ്ഞാത്വ കർമ്മ കരോതി ചേത് സഹ യോഗി ഭവതി ഇത്യുക്തെ സഹ യോഗേ സ്ഥിത്വ കാര്യം കർത്തും ശക്നോതി യോഗ കിം ഇതി സഹ അവഗച്ഛതി ഇപ്പൊ യോഗ ഇത്യുക്തെ കിം വസ്തുതയ യോഗ ഇത്യുക്തെ സംസാര തരണ യുക്തി യോഗ कुत्र वदति इत्युक्ते योगवासिष्ठे वदति योगवासिष्ठे भगवान् वदति संसारतरणयुक्ति तरण इत्युक्ते कः अर्थः हा तरणं करोति नदी वयं तरणं कुर्मः नद्यां तरणं कर्तुं का युक्तिः अस्ति सा युक्तिः एव योगः योगः इत्युक्ते केवलं योगासनं न अस्माकं मनसि इदानीं योगः इत्युक्ते किम् इति वयं चिन्तयामः केवलं योगासनविषये अस्ति वस्तुतया योगासनविषये तत्र किञ्चिदपि सम्बन्धः नास्ति तत्रापि आसनम् इति वदति खलु योग योगासने इदानीन्तन योगप्रसिद्धं कुत्र अस्ति योगासने योगासनम् इति किमर्थं पतञ्जलियोगम् इति वदामः वयं वस्तुतया पतञ्जलेः इदानीन्तनयोगशास्त्रस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तत्र अपि यम नियम आसन प्राणायाम इति गच्छति तत्रापि आसनम् इत्युक्ते कः अर्थः स्थिरं सुखम् आसनम् इति लिखितमस्ति तत्र स्थिरं सुखम् आसनशास्त्रस्य अध्ययनं करणीयं किमपि किमपि व्याख्यानं कृत्वा जनाः किमपि किमपि वदन्ति वस्तुतया तस्मिन् पुस्तके किमपि योगासनविषये नास्ति इदानीन्तन योगासनमिति आरोग्यार्थं वयं कुर्मः तत् किमपि तत्र नास्ति अन्यशास्त्रेषु सन्ति पतञ्जलियोगसूत्रे तद् नास्ति तत्र आसनम् इत्युक्ते किं स्थिरं सुखमासनं शीर्षासने स्थिरं सुखं स्थातुं शक्नोति वा न कोऽपि न शक्नोति स्थिरं സ്ഥിരത ഭവേത് പഞ്ചനിമിഷം ദശനിമിഷം ഏകഘണ്ട എന്നാ സ്ഥിരം യത് ഭവാൻ സ്ഥാതും ശക്രോതി സ്ഥിരം ഭവാൻ കുത്ര തിഷ്ടതി തസ്യ നാമേവ കിം ആസനം എവമേവ പതഞ്ജലി വ്യാഖ്യാനം സ്ഥിരം സുഖം ആസനം സ്ഥിരം കുത്ര ഭവതി സ്ഥിരം ഇത്യുക്തി കഹ അർത്ഥം സ്ഥിരം സ്ഥായി സ്ഥായിത്വം കുത്രാപി ചലനം നാസ്തി മനസ്സി एव സ്ഥിരം ഉപവേഷ്ടव्यं सत्यं मनः यदा स्थिरं भवति तदा एव भवान् स्थिरम् उपवेष्टुं शक्नोति तस्य नाम एव किम् आसनं तत्र यम इति वयं तत् पठामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः यम इति वदति नियम इति वदति यम इत्युक्ते मनसः नियन्त्रणं नियम इत्युक्ते इन्द्रियाणां नियन्त्रणं नियमः इत्युक्ते किं किं कर् करो कर्तुं शक्यते तस्य नाम एव नियमः सामान्य अर्थे वदामः चेत् वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः किं किं करणीयम् इति वदति खलु किं किं करणीयं जीवने सामान्यकार्याणि एतत् करोतु एतत् करोतु एतत् करोतु तस्य नाम एव किं नियमः नियमाः इति वदामः तदेव तत्रत्य नियमः एतत् सर्वं कर्तुं शक्नुमः नियमाः यम नियन्त्रणं करोतु एतत् सर्वं न करणीयं तदेव किं यम निय तत्र संयमनं करोतु एतत् सर्वं न करोतु तदेव निय यमनियम करणीयं न करणीयं करणीयानि कार्याणि न कुर्मः चेत् किं भवति उचितं नास्ति करणीयानि कार्याणि न करोति चेत् दोषः भवति सत्यं न करणीयानि कार्याणि करोति चेत् अपि दोषः भवति तस्य पालनं प्रथमं करणीयम् एतत् खादतु एतत् न खादतु इति वदति तत्र एतानि वस्तूनि भवान् खादितुं शक्नोति इति उदाहरणार्थं तानि वस्तूनि खादामः चेत् उत्तमम् വയം തത് ന ശൃണുമഹ അന്യവസ്തുനി ഖാദാമഹ ചേത് കിം ഭവതി ദോഷഃ വിപരീതം ഭവതി സത്യം തദേവ യമ നിയമ നിയന്ത്രണമേവ ഇല്ല ഏകദ്രി ഏകരീത്യ ശരീരസ്യ മനസ്സഹ നിയന്ത്രണമേവ കിം ഇന്ദ്രിയാണാം ശരീരസ്യ ഇത്യുക്തി ഇന്ദ്രിയാണാം നിയന്ത്രണം ഇന്ദ്രിയാണി ഉപയുജ്യ ഏതാനി കാര്യാണി ഭവാൻ കരോതു അത് ഏതത് പശ്യതു ഏതത് ന പശ്യതു ഏവം മനസ്സഹ നിയന്ത്രണമേവ യമ യമ നിയമ अनन्तरं किम् आसनम् आगच्छति आसनं किमस्ति मनसि स्थिरं भवति तदेव आसनं तदर्थं प्राक्टीस् करणीयं मनः कुत्रापि स्थिरं तिष्ठति वा अस्माकं मनः कुत्रापि स्थिरं न तिष्ठति मनः कुत्रापि गच्छति सत्यं तस्मात् मनसि भवान् भवतः मनसि एव स्थातुं प्रयत्नं करोति तस्य नाम एव किम् आसनं यम नियम आसन तत् तृतीयम् अस्ति आसनं मनसः तादृशनियन्त्रणार्थम् एव किमस्ति योग सत्यं संसार संसारलोकस्य एतस्य लोकस्य तरणं करणीयं चेत् इतः गन्तव्यं चेत् तदर्थं युक्तिः कुत्र अस्ति योगे अस्ति तस्य अभ्यासः करणीयः मनसि स्थिरं तिष्ठति तदा यम नियम आसन पुनः किं वदति प्राणायाम प्राणायाम इत्युक्ते किम् एतस्य सम्बन्धः अस्ति तस्मादेव वदामि प्राणः इति एकवस्तु अस्ति कः प्राणः कः प्राणः कः प्राणः केवलं श्वासः न श्वासरीत्या वयम् अवगच्छामः श्वास उच्छ्वासे तदस्ति इति वयम् अवगच्छामः किल किन्तु भवतः हस्ततः प्राणः गच्छति चेत् किं भवति भवान् अस्ति भवतः शरीरम् अस्ति भवतः प्राणः भवतः हस्ततः गच्छति इति चिन्तयतु किं भविष्यति हस्तं कार्यं न करोति सत्यं भवतः नेत्रतः प्राणांशः गच्छति इति चिन्तयतु किं करोति नेत्रं कार्यं न करोति एतद् वयं जानीमः जानीमः वा न वा भवतः कर्णतः प्राणः गच्छति इति चिन्तयतु भवान् श्रोतुं न शक्नोति भवान् बधिरः भवति भवतः नेत्रतः प्राणः गच्छति चेत् भवान् अन्धः भवति भवतः शरीरतः प्राणः गच्छति चेत् शवं भवति सत्यं ए एतादृश एकवस्तु अस्माकम् एतस्मिन् शरीरे अस्ति अस्ति वा नास्ति वा एतत् वयं सर्वेपि अवगन्तुं शक्नुमः कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः योगः किम् इति वक्तुमेव एतत् सर्वं वदन्नस्मि किम कथं वयम् एतद् अवगन्तुं शक्नुमः मयि प्राणः अस्ति इति एतावत् पर्यन्तं वयं न चिन्तितवन्तः प्राणः अस्ति इति कारणेन एव भवान् नेत्रम् उद्घाटयति नेत्रयोः उद्घाटनं करोति भवान् शृणोति भवान् आगच्छति भवान् गच्छति भवान् कार्यं करोति भवान् भोजनं करोति सर्वाणि कार्याणि भवतः क्रियाः भवान् चलति तस्य कारणं किं प्राणः अस्ति इत्येव किन्तु तस्य प्राणस्य विषये वयं कदापि चिन्तनं कुर्मः वा न किन्तु वयम् अस्माकं शरीरविषये बहु चिन्तयामः अस्माकं पुत्रविषये वयं बहु चिन्तयामः पुत्र्याः विषये चिन्तयामः कुटुम्बविषये चिन्तयामः राज्यस्य विषये चिन्तयामः किन्तु कस्य विषये न चिन्तयामः स्वस्य विषये न चिन्तयामः स्वयम् अहम् इत्युक्ते किम् अहम् इत्युक्ते किम् एतत् शरीरं न एतत् वक्तुं बहु सरलम् एतस्य नाम एव किम् विचारः वयम् एतादृशस्य विचारं कथं कुर्मः बुद्धि उपयुज्य सत्यं बहुधा वयं कथं कार्यं कुर्मः मनसः पृष्ठतः गत्वा वयं कार्याणि कुर्मः मनः कीदृशः अस्ति शास्त्रे वदति मनसः स्वरूपं चञ्चलमस्ति किन्तु बुद्धिस्वरूपं कथमस्ति स्थिरमस्ति സ്ഥിരബുദ്ധിः अस्थिर मनः सत्य एतत् सर्वम् अवगन्तव्यम् अस्माभिः सूक्ष्मभेदः अस्ति एतयोः मध्ये अस्माकं कृते सर्वं समानमेव मनः बुद्धिः सर्वम् एकैकपदमेव किन्तु मनः इत्युक्ते किम् चञ्चलमस्ति मनः प्रतिक्षणम् अस्माकम् अन्तरङ्गे भिन्नभिन्नचिन्तनानि उत्पादयति कः उत्पादयति मनः सत्यं तस्य नियन्त्रणं करणीयं चेत् मया शरीरस्य नियन्त्रणं करणीयं चेत् मया किं करणीयं मनसः नियन्त्रणं करणीयं सत्यम् अहं कमपि ताडयितुं गच्छामि मम हस्तेन तस्य नियन्त्रणं मया करणीयं चेत् प्रथमं कुत्र नियन्त्रणं करणीयं मनसि नियन्त्रणं करणीयं शरीरमेवं गृ गृह्णीमः चेत् प्रयोजनं नास्ति मम मनसि नियन्त्रणं करणीयम् अहं न करोमि तदा मम क्रोधः इति विकारं गच्छति किल मम मनसि नियन्त्रणं करणीयम् इदानीं वयं चिन्तयामः मनसः मनः अपि बहु चञ्चलम् इति वयम् अवगच्छामः कारणं मनः प्रतिक्षणं भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि चिन्तयति अस्मिन् क्षणे एकं चिन्तयति अग्रिमक्षणे अन्यत् चिन्तयति मनसः स्वरूपं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् सर्वम् अस्माकं प्राक्टिकल् जीवने भवेत् मनसः स्वरूपं वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः जीवने किमपि कार्यं चिन्तयतु किल तदा एव वैराग्यं भवति अस्माकं वैराग्यमेव अभयम् इति वदति किल वैराग्यं कदा भवति यदा मनसः विषये विचिन्त्य मनसः विषये कथं चिन्तनं कुर्मः बुद्धि उपयोगं कृत्वा विचारं यदा करोति तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किम् अवगन्तुं शक्नुमः मनः बहु चञ्चलम् अस्ति समग्र ऋषि वदति समग्रप्रपञ्चं सङ्कल्पसृष्टिः अस्ति कस्य सङ्कल्पसृष्टिः स्वस्य मनसः सङ्कल्पसृष्टिः मम मम दृष्ट्या एव अहं प्रपञ्चं पश्यामि अवगच्छति मम प्रपञ्चं न भवत्याः प्रपञ्चः भवत्याः प्रपञ्चः न तस्य प्रपञ्चः तस्य प्रपञ्चः न मम प्रपञ्चः वयं सर्वे समानवस्तु एव पश्यामः सत्यं तस्य एक उत्तम उदाहरणं योगवासिष्ठे ददाति एकः एका महिला अस्ति ताम् एकः आलिङ्गनं करोति इति चिन्तयतु सः तस्याः पुत्रः अस्ति चेत् एकः भावः सः तस्याः पतिः अस्ति चेत् भिन्नभावः महिला इति एक एव वस्तु किन्तु किमर्थं भिन्नं भिन्नम् अभवत् आलिङ्गनमिति एक एव प्रवृत्ति भिन्नमपि वदति तत्र अथवा भवान् एव भवान् चिन्तयतु भवान् एव भवतः पुत्र्याः आलिङ्गनं करोति भवतः पत्न्याः आलिङ्गनं करोति समयद्वये अपि भवति विद्यमानविकारः भिन्नः सत्यं कारणं किम् तस्य कारणं किं भवान् एव करोति भवतः प्रवृत्तिः समाना एव सा महिला एव द्वयमपि महिला एव किन्तु स्थानद्वये भिन्नभिन्नविकारः किमर्थम् अथवा एका महिला भवान् भवतः पुत्री अस्ति भवान् आलिङ्गनं करोति एकरीत्या तस्याः विवाहानन्तरं तस्य पति तां पश्यति भिन्नरीत्या किमर्थम् सृष्टि कुत्र पत्नी पतिः अथवा पुत्रः पुत्री अथवा महिला पुरुषः एतत् सर्वं कुत्र अस्ति इति वदति स्वस्य अन्तरङ्गे अस्ति स्वयं स अहमेव मम प्रपञ्चस्य सृष्टिं करोति एतत् स्वयं विचारः करणीयः एतस्य एतत् कथं सत्यमस्ति एवं वदति एवमेव अस्ति इति न चिन्तनीयं स्वस्य जीवनेन सह विचारः करणीयः किल तादृशं विचारं करोति चेत् वयं किं अवगन्तुं शक्नुमः मनसः क्रीडाः मनः किं किं करोति वयमपि किं कुर्मः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकमेव अद्भुतं भवति तादृशं चिन्तयामः चेत् समानकार्याणि वयं कुर्मः प्रतिदिनं सत्यं प्रातःकाले उत्तिष्ठामः अनन्तरं प्रातःकार्याणि कुर्मः अथवा स्नानं कुर्मः भोजनं कुर्मः कार्यालयं गच्छामः यः कोऽपि एकः एकस्मिन् समये उपविश्य चिन्तयति इति चिन्तयतु किञ्चित् समयं सः चिन्तया किं कुर्वन्नस्मि एतदेव मम पिता कृतवान् किल समानकार्याणि एव मम पिता कृतवान् समानकार्याणि एव तस्य पिता कृतवान् मम पितामहः अपि एतदेव कृतवान् अथवा भवान् तादृश कस्यापि समीपं गत्वा सम्भाषणं करोतु भवतः पितुः समीपं वा पितुः पितुः समीपम् इत्युक्ते ता तादृशजनानां समीपं गत्वा भवान् सम्भाषणं करोतु भवान् एवमेव कार्याणि कुर्वन्नस्ति भवतः एतावान् वयः अस्ति भवान् सन्तुष्टः वा तदा सः दुःखस्य एकं भण्डारम् अस्माकं पुरतः निवेदयति सत्यं समानानि कार्याणि किन्तु वयं किं कुर्मः तानि एव कार्याणि करोतु इति अस्माकं पुत्रान् वदामः तस्मिन्नेव मार्गे तं नेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः किल केचन जनाः ततः किञ्चित् भिन्नकार्याणि दृष्टवन्तः ते एव के बुद्धः रामकृष्णः अथवा विवेकानन्दः ते किञ्चित् तेषां सर्वेषां जीवने पश्यतु एकः समयः आसीत् तेषां किल रामकृष्णपरमहंसः यदा उपनयनार्थं स्थितवान् तदा भिक्षाटनं करणीयम् उपनयनसमये सः पृष्टवान् किमर्थम् एवमेव भिक्षाटनं करणीयम् इत्युक्ते परम्परया किं कुर्वन् अस्ति ततः सः स्वयम् एकचिन्तनं कृतवान् किल राजभवने सुखेन जीवनं कुर्वन् आसीत् कः सिद्धार्थः एकक्षणं सः चिन्तनं कृतवान् किम् एतत् समानमेव मम पिता एतदेव कार्यं कुर्वन् आसीत् तस्य पिता एतदेव कुर्वन् आसीत् किम् अस्ति भोजनमस्ति एतत् खादामि अथवा अन्यभोग्यवस्तूनि सन्ति सर्वम् उपयोगं करोमि किन्तु तस्यापि ममापि अन्यस्यापि कस्यापि सन्तोषः नास्ति किन्तु ते पाठयन्ति एतत् कुर्वन्तु अहम् एतत् करोमि मनसः चाञ्चल्यविषये यः एकनिमेषम् उपविश्य चिन्तयति यः विचारं करोति तस्य किं भवति वैराग्यं भवति तस्य वैरा वैराग्यम् इत्युक्ते तस् सः अवगच्छति एतत् सर्वं किमपि अनन्तरं भोजने रुचिः न भवति अथवा एतादृश कस्मिन्नपि विषये तस्य रुचिः न भवति किन्तु तस्य विचारः अग्रे अग्रे गच्छति तस्य मनः निश्चलं भवति मनः निश्चलं भवति इत्युक्ते मनः चञ्चलं न बुद्धिः विचारकारणेन तस्य मनः एकत्र तिष्ठति यदा तस्य मनः तिष्ठति तदानीं तस्य किं न भवति पुनः सुखदुःखं न भवति पापपुण्यं न भवति तस्य नाम एव किं योगः तदेव योग योगरीत्या कार्यं करोतु इत्युक्ते वक्तुं बहु सरलं योगरीत्या कार्यं करणीयं चेत् किं करणीयम् अस्माभिः विचारः करणीयः अस्माभिः चिन्तनं करणीयं बुद्धेः उपयोगः करणीयः कारणं किं गीतायामेव अस्ति निश्चयात्मिका बुद्धिः इति वाक्यमस्ति बुद्धिः निश्चयात्मिका अस्ति निश्चयात्मिका इत्युक्ते दृढमस्ति निश्चित निश्चितरूपेण एव अस्ति बुद्धिः किन्तु चञ्चलमस्ति किं मनः चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति सः एव आरम्भे उक्तवान् अर्जुनः एव चञ्चलमेव सर्वेषां मनः तस्मात् किं करणीयम् इति वदति बुद्धेः उपयोगः करणीयः बुद्धेः उपयोगेन भवान् विचारं करोतु भवान् किं करोतु भवान् यानि यानि कार्याणि भवान् करोति तत् यन्त्रवत् न करोतु अधुना वयं कथं कार्यं कुर्मः इदानीं वयं कथं कार्यं कुर्मः यन्त्रमिव कार्यं कुर्मः अहम् उक्तवान् किल वयं प्रतिदिनं चिन्तयतु प्रतिदिनं वयं स्नानं कुर्मः सामान्यतया चिन्तयामः प्रतिदिनं स्नानं कुर्मः किमर्थं श्वः प्रातःकाले उत्थाय उत्थाय स्नानार्थं गच्छामि चिन्तयतु अहं किमर्थं स्नानं करोमि प्रतिदिनम् अहं करोमि करोमि बहुजनाः वदन्ति एवं किल ओ स्ना तत् समाप्तं चेत् तत् कार्यं समाप्तम् एवं वदति किल स्नानं समाप्तं चेत् तत् कार्यं समाप्तं किं भवान् स्नानं किमर्थं करोति यदा स्नानं करोति तत् किमर्थम् इति न चिन्तयति अथवा स्नानस्य आस्वादनं न करोति सत्यं स्नानं कियद् आनन्देन स्नानं कर्तुं शक्नोति सत्यं किन्तु तत् न करोति बहु कारणं किं बाल्यकालतः एवमेव कार्याणि पाठयन्ति तत् यन्त्रवत् भवान् करोति पठति भवान् गीतां पठति गीतापारायणं करोति सहस्रनामपारायणं करोति कथं सहस्रनामपारायणं करोति कथञ्चित् एतत् समाप्य कार्यालयः गन्तव्यः कियत् स्पीड् किल कियत् त्वरया वयं वदामः एतत् समाप्य दशनिमेषाभ्यन्तरे भवान् किं करोति अधिकवेगपरदूषणं वदति अन्यत् किमपि न करोति सत्यं किन्तु तादृशसन्दर्भेषु अस्माभिः विचारः करणीयः अहं किमर्थम् एतत् करोमि तस्य नाम एव किम् तस्य नाम किं ध्यानं योगः ध्यानं तदा ध्यानावस्थायां भवान् भवति ध्यानम् इत्युक्ते किं वस्तुतया विचारः भवान् विचारं करोतु भवान् एकदीपस्य ज्वालनं करोति गृहे एतादृशकार्याणि तदर्थं ते स्थापितवन्तः न्यूनातिन्यूनम् एतादृशकार्याणि प्रातः उत्तिष्ठतु अनन्तरं स्नानं करोतु दीपज्वालनं करोतु श्लोकं वदतु एतत् सर्वं किम् एतानि कार्याणि करोति चेत् भवतः दश डालराणि अधिकं न प्राप्नोति भवान् प्राप्नोति वा न प्राप्नोमि इति ज्ञात्वा एव अहं करोमि तानि कार्याणि मम कोऽपि भौतिकदृष्ट्या मम लाभः नास्ति लाभनष्टं प्रदर्श्य तानि कार्याणि कारयितुं न तद् न तदर्थं न तद् तद् किमर्थम् താനി कार्याणि किमर्थं भवतः मनसः संस्काराय भवतः अन्तरङ्गस्य प्रक्षालनाय भवान् यदा दीपस्य प्रक्षालनं करोति भवता कथं प्रक्षालनं करणीयं श्रद्धया सम्यक् उत्तमरीत्या भवान् यदा प्रक्षालनं करोति प्रक्षालनसमये ईर्षया करोति चेत् ओ सः कथं करोति ततोपि उत्तमम् अहं करोति इति इति एव मम चिन्तनमस्ति चेत् कथं भवति सम्यक् न भवति स्पर्धा भवति मत्सरं मत्सरः भवति किल ज्ञानं पठनं किमर्थं पठनमस्ति पठनम् अवगमनार्थं पठनं वादार्थं न परस्परकलहार्थं न परस्परस्पर्धार्थं न किन्तु अद्य किमर्थं पाठयति काम्पिटिशन् वेल्ड् इति वयं वदामः किं काम्पिटिशन् वेल्ड् काम्पिटिशन् अस्ति चेत् पठनमेव न भवान् कानिचन कार्याणि कण्ठपाठं मस्तके स्थापयति चेत् तस्य नाम पठनमिति न भवतः हृदयस्य कः संस्कारः आगतः भवतः अन्तरङ्गे कः संस्कारः आगतः पठनेन किमपि न आगतं चेत् किं प्रयोजनं भवान् बहु कष्टेन एकं डिग्रीं स्वीकृतवान् इति चिन्तयतु किमपि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटि गत्वा भवान् पठित्वा भवान् बहु कष्टेन भवान् डिग्रीं स्वीकृतवान् किं भवान् सम्पादयति किमपि न सम्पादयति किल सर्वं समानमेव किञ्चित् कालानन्तरं वयम् एतद् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु वयमपि तत्र चिन्तनं न कुर्मः किमर्थं तत्र चिन्तनं न कुर्मः चिन्तयामः चेत् प्रथमम् एक एक किं वदामि एकः शोक् भवति कारणं किम् सर्वे किमिच्छन्ति प्रवाहे एव गन्तुम् इच्छन्ति यदा प्रवाहः गच्छति प्रवाहेण सह गन्तुं सर्वे इच्छन्ति प्रवाहविरुद्धं गमनं किञ्चित् कष्टकरं केपि प्रवाहविरुद्धं स्थातुं न इच्छति कथं सर्वे कुर्वन्ति अहमपि करोमि वदति किल गावः गच्छन्ति एकः മലയാളം പദ്ധതി മുമ്പേ ഗമിച്ചിടിന് ഗോവു തന്റെ പിമ്പേ ഗമിക്കും ബഹു ഗോക്കളെല്ലാം ഇത്യുക്തെ ഏക ധേനുഹു ഗച്ഛതി സർവാഹ പൃഷ്ടത ഗച്ഛന്തി സത്യം തസം സ്വഭാവം ദൃഷ്ടവന്ത ഏകസ്ഥാനം ഗത്വ ചരതി ഇതി ചിന്തയത് ചരതി ഇത്യുക്തെ തൃണം ഘാതന്തി ഇതി ചിന്തയത് അദ്യ അഹം ഏകസ്മിൻ സ്ഥാനേ ബന്ധനം കൃതവാൻ തൃണഘാതനാർത്ഥം श्वः यदा अहं तस्य गोशालातः तस्य मोचनं करोमि तद् आकर्षणं करोति किमर्थं तत्रैव गन्तु ह्यः कुत्र गतवान् तत्रैव गन्तुं तत् प्रयत्नं करोति अहं तत्र नेतुं न इच्छामि कारणं किम् अन्यस्थाने अहं ह्यः दक्षिणभागं नीतवान् इति चिन्तयतु अद्य उत्तरभागं नयामि चेत् उत्तरभागे बहूनि तृणानि सन्ति तत्र नेतुम् अहम् इच्छामि किन्तु सः आकर्षणं करोति मां कुत्र नेतुं दक्षिणभागमे स्वभावः तस्य समानस्वभावः अस्माकमपि एकं कार्यं कृतम् इति चिन्तयतु तदेव कुर्वन्ति बहवः तदेव कुर्वन्ति सः किमर्थं करोति सः तत् करोति अहमपि करोमि किमर्थं न एतेन कः लाभः न तादृशजीवनं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा वयं सर्वे मनसः दासाः ततः बहिर्गन्तुमेव भगवान् वदति योगस्य अभ्यासं करोतु तदेव अत्र तत् बहु सम्यक् योगः उच्यते किं योगः इति उच्यते समः द्वयं सिद्धिः वा भवतु असिद्धिः वा भवतु लाभनष्टविषये भवान् चिन्तयति भवता एतत् कर्तुं न शक्यते जयपराजयविषये भवान् चिन्तयति भवता एतत् कर्तुं न शक्यते अथवा सिद्धि असिद्धिविषये भवान् चिन्तयति भवान् मनसः पृष्ठतः गच्छति यदा बुद्धिः अनुसृतं भवान् चिन्तयति लाभः वा भवतु नष्टं वा भवतु किं भवति भवतः शान्तिः भवति तदेव योगमार्गेण गच्छति चेत् तस्य लाभः अग्रिमश्लोकं पश्यामः ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഹ ഫലഹേതവः किं पदमस्ति दूरेण हि दूरेण ह्यवरम् इति अस्ति किल दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय किमस्ति बुद्धियोगात् धनञ्जय अनन्तरं ബുദ്ധൗ ശരണമന്യച്ച ശരണം അന്യച്ച അനന്തരം കൃപണാഹ ഫലഹേതവ ദൂരേണ ഇതി തൃതീയ ഏകവചനമസ്തി കർമ്മ നപുംസകലിംഗ കർമ്മൻ ശബ്ദ കർമ്മ കർമ്മണി കർമാണി ധനഞ്ജയ വയം ജാനീമ പ്രഥമ അവരം नपुंसकलिङ्गपदमस्ति प्रथम एकवचनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं बुद्धिमा बुद्धियोगात् पञ्चमी बुद्धौ सप्तमी एकवचनं स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचनं शरणं नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकं द्वितीय अन्निच्छ अनु इति उपसर्गः अस्ति इच्छ इति इष् धातुः अस्ति तत्र तस्य परस्मैपतिकर्तरि लोट् मध्यमपुरुष एकवचनं कृपणाः समा सामान्यमेव कारान्तपुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं बलहेतवः बलहेतुः इति अस्ति उकारान्त उकारान्त पुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं धनञ्जय इत्युक्ते कः अर्थः पार्थ अर्जुन इत्येव अर्थः बुद्धियोगात् ज्ञानयोगेन इत्यर्थः अथवा बुद्धि उपयुज्य अत्र बुद्धियोगः इत्युक्ते तत्र कर्मयोग बुद्धियोग तादृशार्थः नास्ति बुद्धि उपयोगेन इत्यर्थः बुद्धिम् उपयुज्य अनन्तरं कर्म कर्म इत्युक्ते कार्याणि क्रिया दूरेण इत्युक्ते अत्यन्तम् अधिकम् इत्यर्थः अवरं न चलो अवरं नीचं नीचम् इत्युक्ते समीचीनं नास्ति बुद्धौ ज्ञाने शरणम् इत्युक्ते शरणं करोतु आश्रयम् अन्युच्छ इत्युक्ते भजस्व भवान् तत् करोतु तत् तस्य उपासम् उपासनं करोतु बलहेतवः बलकारणानि बलस्य कारणानि कारणभूताः कृपणाः दीनाः पदस्य अर्थः अत्र धनञ्जय बुद्धियोगाद् हि कर्म दूरेण अवरं बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ फलहेतवः कृपणा इति तस्य अन्वयः अस्ति कः अर्थः तस्य अर्जुनं वदति हे पार्थ ज्ञानयोग अपेक्षया सकामकर्म अत्यन्तं तुच्छं तुच्छम् इत्युक्ते नीचम् इत्युक्ते सामान्यम् इत्यर्थः ज्ञानयोगात् अपेक्षे ज्ञानयोगम् इति अहम् उक्तवान् अत्र ज्ञानयोगः इति वदति तस्य कः अर्थः ज्ञान उपयोगः तस्य चिन्तनं चिन्तनस्य अपेक्षया कार्यकरणम् उत्तमम् इति भवान् चिन्तयति चेत् किल वयं तादृशं चिन्तयामः खलु सामान्यजीवने वयं किं चिन्तयामः ओ वृथौ उपविश्य चिन्तयति चेत् कः लाभः वृथौ उपविश्य चिन्तयितुं न शक्नोति तद् भिन्नविषयः विज वृथा उपविश्य चिन्तयतु इति न उक्तवान् चिन्ता कस्य स्वभावः मनसः स्वभावः सः किम् उक्तवान् विचारं करोतु इति द्रष्टुं द्वयमपि समानं भवति किल एकः विचारं करोति एकः चिन्तयति चिन्तयति चेत् किं भवति चिन्तनं स्थानद्वये एव चलति कुत्र चिन्तनं चिन्तनं स्थानद्वये एकं तु पूर्वविषये अथवा अग्रिमविषये सत्यं इदानीन्तनविषये कोऽपि न चिन्तयति इदानीन्तन इत्युक्ते प्रसेण्ट् मध्ये न चिन्तयति प्रसेण्ट् मध्ये चेत् करोति तत् सत्यम् अहम् इदानीं पाठनं कुर्वन्नस्मि अस्मि अहं चिन्तनं न करोमि तस्मिन् विषये अहं पाठयन् भवन्तः वर्गे उपविशन्तः सन्ति पठन्तः सन्ति तस्य कः अर्थः इदानीम् अत्र उपविशामः इदानीं माला भगिनी किं कर्तुं शक्नोति गृहकार्याणि चिन्तयितुं शक्नोति सत्यम् सा वर्तमाने नास्ति इति चिन्तयतु वस्तुतया तस्याः वर्तमाने इदानीं किं चलति वर्गः चलति किन्तु तस्याः मनसि सर्वम् अन्यकार्याणि चलति चेत् एकं तत् पूर्वकालविषये स्यात् समाप्तं भूतविषये स्यात् अथवा भविष्यत् विषये जनाः नवनवतिप्रतिशतं तत्रैव जीवनं कुर्वन्ति एकं तु भूतविषये അഥവാ ഭവിഷ്യത് വിഷയ തദവ മനസഹ ക്രീഡ ഭഗവാൻ വദതി തത് ചിന്തയതു ഭവാൻ ചിന്തയതു ഇത്യുക്തെ മനസാ ബുദ്ധിയ വിചാരം കരോതു ചിന്തനം ഇതി പദമേവ നാസ്തി തത്ര വിചാരം ഇത്യുക്തെ കിം ഭവതി തത്ര ധ്യാനം ഏക ഉപവിശ്യ ധ്യാനം കരോതി ഇതി ചിന്തയതു ജ്ഞാനയോഗേന ज्ञानस्य उपयोगं बुद्धेः उपयोगं करोति इति चिन्तयतु सः सः कदापि अधः अधः न गच्छति सः पास्ट् मध्ये वा प्रसन् फ्यूचर् मध्ये वा न गच्छति सः किं चलति प्रसण्ट् मध्ये तस्य मनसः नियन्त्रणं करोति सः यत् किञ्चित् सूक्ष्मम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं चिन्तयामः चेत् मनसः नियन्त्रणं मम मनसि दुःखमागतं कारणं किम् दुःखं कुत्र आगच्छति मनसि एव सत्यं मम कोऽपि मां ताडितवान् ताडितवान् ताडनं समाप्तं प्रसण्ट् अस्ति वा न अहम् इदानीम् अथवा कोऽपि कमपि दीपायाः विषये कोऽपि किमपि वदतु एकवाक्यम् उक्तवन्तः भवती सम्यक् नास्ति इति किमपि वाक्यम् उक्तवन्तः वाक्यम् उक्तं तद् कथनसमये तत् प्रसण्ट् अस्ति वाक्यकथनसमये किमपि न भवति किल किन्तु किञ्चित् अनन्तरं तद् वाक्यं स्वीकृत्य पुनः पुनः वयं तस्मिन् विषये किं कुर्मः चिन्तनं कुर्मः कुत्र मनसि तस्य नाम अस्ति किं चिन्तनं तद् कुत्र चलति मनसि तद् दुःखं जनयति कदाचित् सुखं जनयति भवती बहु सम्यक् अस्ति भवती एवमस्ति एवमेव उक्तवान् इति चिन्तयतु तस्मिन् विषये विचिन्त्य सुखमनुभवति कदाचित् अथवा दुःखमनुभवति तस्य नाम विचारः न तद् विचारकारणेन न तद् केन कारणेन सूक्ष्मभेदः द्वयोः मध्ये तद् चिन्तनकारणेन अस्ति किन्तु मम दुःखम् अभवत् इति चिन्तयतु अहं तस्मिन् विषये पुनः विचारं करोमि किमर्थम् अहं दुःखम् अनुभवामि माला भगिनी मम विषये किमपि उक्तवती सा उक्तवती सत्यं तेन मम किमपि अभवत् वा अहं स्वीकरोमि चेदेव मम किमपि भविष्यति खलु लोके किं किं चलति सत्यं कति जनाः किं किं वदन्ति इदानीं मम गृहे उपविश्य मम ग्रामे मम विषये जनाः किं किं वदन्ति अहं किमर्थं सुखमपि न अनुभवामि दुःखमपि न अनुभवामि किमर्थम् अहं मम इन्द्रियद्वारा तत् स्वीकृत्य मम मनसि स्थापयित्वा चिन्तनं न करोमि इति कारणेन मम किमपि कष्टं नास्ति समानमेव एतदपि अहम् इन्द्रियद्वारा श्रुतवान् त्यजतु किमर्थं मया तत् स्वीकरणीयम् यदा स्वीकरोमि तदा एव अहं दुःखम् अनुभवामि खलु न स्वीकरोमि चेत् मम दुःखमेव नास्ति तादृशचिन्तनम् अस्ति ता तस्य नाम अस्ति किं विचारः तद् बुद्धि उपयुज्य करोति विवेकः इति वदति विवेकचूडामणिमध्ये प्रथमसूत्रमस्ति किं विवेकः इत्युक्ते किम् इति वदति अस्माकं विवेकः इत्युक्ते किं सः व्याख्यानं करोति विवेकः इत्युक्ते किम् एतादृशविचारः एव विवेकः विचारेण एव विवेकः भवति कथं मया स्वीकरणीयं वा मया दुःखम् अनुभोक्तव्यं वा मया सुखम् अनुभोक्तव्यं वा अहं सुखं वा दुःखं वा अनुभवामि तस्य कृते किमपि नास्ति किल इदानीं राजीभगिनी किमपि उक्तवती इति चिन्तयतु तत् राजीभगिन्याः मनसि समाप्तम् तस्मिन् क्षणे समाप्तम् किन्तु यः तत् श्रुतवान् यः स्वीकृतवान् यस्य इन्द्रियद्वारा मनसि प्रविष्टं मनसि मुद्रणम् तस्य जीवने तद् बहूनि दिनानि चलति सत्यं तद् बहु विचित्रमस्ति एतत् सर्वं तत् भवान् प्राक्टीस् करोतु किं प्राक्टीस् करोतु त्यक्तुं भवान् अभ्यासं करोतु भवान् किमर्थं तस्य अनुसृतं जीवनं करोति भवान् भवतः अनुसृतं जीवनं करोतु भवता किं स्वीकरणीयं भवता किं न स्वीकरणीयं भवान् पठतु भवतः कार्यालये जनाः किं वदन्ति तद्वा भवान् कियत् उत्तमम् अस्ति इति चिन्तयतु ओ भवान् सम्यक् अस्ति भवान् अद्भुतं कार्यं करोति भवान् महान् अस्ति इति वदति चेत् भवान् महान् भवति वा यथार्थमहत्त्वं भवति नास्ति चेत् भवान् महान् न भवति किल भवान् समीचीनः नास्ति भवान् बहु असमीचीनः भवान् असत्यं वदति इति जनाः वदन्ति इति कारणेन भवान् असत्यवादी भवति वा न भवान् भवतः अन्तरङ्गे किमस्ति तद् भवान् अवगच्छतु तस्य अवगमनं कथं भविष्यति बुद्धियोगेन तदेव बुद्धियोगमिति वदति तत्र अवगतं तत्रत्य बुद्धियोगं भिन्नमस्ति बुद्धियुक् किमस्ति तत्र हे पार्थ ज्ञानयोग अपेक्षया तादृशचिन्तनस्य तादृशचिन्तनं न तादृशविचारस्य अपेक्षया सकामकर्म सकामकर्म इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं कर्म करोतु कर्म करोतु कर्म करोतु इत्येव वदति खलु किन्तु सकामकर्म फल अपेक्षया भवान् कर्म करोति चेत् तद् सम्यक् नास्ति अवगतम् एतद् बहु सूक्ष्म अंशः अस्ति अस्माकं जीवने कदाचित् वयं चिन्तयामः कार्यं करोति चेत् उत्तममेव कार्यं करोति चेत् उत्तमं कदा फलापेक्षां विना नो चेत् भवान् न करोतु इत्येव भगवान् वदति न करोति चेदपि चिन्ता नास्ति न करोति चेत् किं करणीयं बुद्धियोगस्य उपयोगं विचारं करोतु भवान् तस्मिन् समये इत्युक्ते वयं गत्वा एकरीत्या एवं वक्तुं न शक्नुमः इत्यर्थः कोऽपि ध्यानं करोति एषः किं बहु अलसः वृथा उपविश्य एषः एतत् करोमि अहं प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं कार्यं करोमि भवान् प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं कार्यं कृत्वा प्रपञ्चस्य कः उपयोगः स्वयमेव एकैकः चिन्तयतु वयं वदामः किल वयम् अभिमानेन वदामः किल अहं तत् करोमि एतत् करोमि भवान् किम् भवान् कम्प्यूटर् निर्माणं कृतवान् कः लाभः प्रपञ्चस्य एकपार्श्वस्य नष्टं जायमानमस्ति इदानीं सत्यं किमपि वस्तु यः अणुशक्तिनिर्माणं कृतवान् अणुशक्तिः अस्ति एव यः तस्य आविष्कारं कृतवान् सः नोबेल् प्रैस् प्राप्तवान् सः महापुरुषः जातः तेन कः लाभः प्रपञ्चस्य कृते हिरोशिमा मध्ये नागसाकी मध्ये लक्षशः जनाः मृतवन्तः कस्यापि एकप्राणिनः कृते जीवनं दातुं शक्तवान् वा कस्यापि एकस्य कोऽपि उपयोगः अभवत् वा तेन तदेव वयं चिन्तयामः कर्म करोति चेत् ता सः लाभः एषः लाभः कर्म करोति चेत् भवतः लाभः स्यात् भगवान् वदति भवतः अपि लाभः नास्ति भवतः लाभः कदा भवति यदा फलापेक्षां विना भवान् करोति तदानीं भवतः लाभः भवति फल अपेक्षां विना अहं कर्म करोमि चेत् मम कः लाभः अत्र केवलं स्वस्य विषये एव वदति अन्यस्य लाभनष्टविषये न अन्यस्य लाभनष्टं सर्वं नास्ति तद् भिन्नविषयः किन्तु स्वस्य लाभः अपि नास्ति इति वदति स्वस्य लाभः कदा फल अपेक्षां विना अहं कर्म करोमि चेत् मम मनः शुद्धं भवति तावदेव एकैककार्यमहं यदा करोमि प्रवृत्ति यदा करोमि निष्क्रियता नास्ति तदा अहं कार्यं करोमि तदानीं फल अपेक्षा मम नास्ति चेत् मम किं भवति मम मनः शुद्धं भवति मनः शुद्धं भवति चेत् किं भवति उत्तमविचारः भवति आनन्दः भवति सन्तोषः भवति मनः शुद्धं भवति चेत् पर्याप्तं मनः शुद्धं भवति उत्तमविचारः भवति उत्तमविचारः भवति चेत् ज्ञानं प्राप्नोति ज्ञानं प्राप्नोति चेत् मोक्षः भवति मोक्षः इत्युक्ते सन्तोषः भवति आनन्दः भवति किमर्थम् अद्य सन्तोषः नास्ति इत्येव चर्चा किमर्थं सन्तोषः नास्ति मम फलेच्छा अस्ति फलेच्छा यदा अभवत् तदानीं किं कार्यमहं न चिन्तयामि कार्यकरणसमये फले एव मम आसक्तिः अस्ति कार्यकरणविषये अहं न चिन्तयामि फलविषये एव अहं चिन्तयामि तस्मात् मम किं नास्ति मम शान्तिः नास्ति अवगतं तद् बहु सूक्ष्मपदमस्ति बुद्धियोगः इति तत्र वदति विचारः इति सामान्य अर्थः तस्य बुद्धियोगः इत्युक्ते कर्मयोगः न करोतु बुद्धियोगः करोतु इत्युक्ते तत्र कदाचित् बल अपेक्षया सह भवान् कार्यं करोति चेत् कार्यं न करोतु तदेव भवतः कृते उत्तमं कारणं किं भवत् भवती अहङ्कारः आगच्छति भवान् वदति किञ्चित् अनन्तरं स्वयम् अहं तत् करोमि अहम् एतत् करोमि अहं तत् कृतवान् अहमेव एतत् सर्वं सम्पादितवान् वयं वदामः किल कदाचित् पुत्रान् अथवा कदाचित् गृहे कुत्र वक्तुं शक्यते तत्र अथवा पितुः समीपं मातुः समीपं यत्र अस्माकं स्वातन्त्र्यमस्ति तत्र वयम् उपयोगं कुर्मः वयं वदामः एतत् सर्वम् अहमेव सम्पादितवान् कः लाभः भवान् एतावत् पर्यन्तं कार्यं कृत्वा मनः अशुद्धं करोति किल तदा भगवान् वदति भवान् अन्येषां समीपं गत्वा तस्य नाम सत्सङ्गः वास्तविकतया अन्येषां समीपं गत्वा भवान् चर्चां करोतु हृदयम् उद्घाट्य चर्चां करोतु तदेव उपनिषत् मध्ये वयं श्रुतवन्तः खलु एषः पुत्रः गत्वा पृच्छति भवान् कस्य कृते मां ददाति इति श्रुतवन्तः किल हा नचिकेतः पृच्छति भवान् कस्य कृते मां ददाति इति पितुः समीपं पृच्छ कारणं किं सत्यं परस्परं सत्यसम्भाषणं चलति चेत् अवगन्तुं शक्नोति भवान् भवतः पितुः समीपम् इत्युक्ते भवतः भवतः पितुः तादृशसम्बन्धः अस्ति चेत् पितृपुत्रसम्बन्धः अस्ति चेत् भवतः पिता धर्मविषये जानाति चेत् भवान् गत्वा पृच्छतु भवान् सन्तुष्टः वा मम अपेक्षया भवान् बहुकालं जीवनं कृतवान् खलु भवान् तस्मिन्नेव विषये मां प्रतिदिनं प्र प्रचोदनं कुर्वन्नस्मि तत् करोतु करोतु करोतु करोतु भवान् सन्तुष्टः वा भवतः कति वयः सप्तति वयः भवान् सन्तुष्टः वा न पुनः किमर्थं भवान् मम एतत् करोति इत्युक्ते परस्परं भवन्तः अवगच्छन्तु वृथा यन्त्रवत् जीवनस्य व्यापनं न करोतु इति वदति तत्र पश्यतु किमस्ति श्लोकः तत्र प्रतिपदस्य अर्थम् अवगच्छामः खलु अपरम् इत्युक्ते तत्र नीचकार्यम् अथवा लघुकार्यम् अथवा किं वद तुच्छकार्यं तुच्छम् इति वदति किल अत्यन्तस्वल्पकार्यं बहु बृहत् किमपि नास्ति मूल्यमूल्ययुक्तं नास्ति दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः एतावदेव अस्ति तस्य अर्थः फले इच्छया हे पार्थ फले इच्छया भवान् कार्यं करोति चेत् तद् तुच्छं तद् बहु स्वल्पं तस्य मूल्यं नास्ति अतः भवान् अतः त्वं ज्ञानयोगमेव आश्रय भवान् किं करोतु ज्ञानविषये एव चिन्तनं करोतु तेन परमार्थज्ञानं शरणं गतः भवसि त्वम् अवरं कर्म आग आचरन्तः तु कर्म फलतृष्णायुक्ताः भवन्ति इति ते दीनाः ते किमर्थं दीनाः കർമ്മ കറോതി ചേത് അന്യത് കിമപി ന കർമ്മ ഏതാവത് പര്യന്തം അകർമ്മണ്യതാ മാസ്തു കർമ്മ കറോതു കർമ്മ കറോതു കർമ്മ കറോതു ഇതി ഉക്തോ ഉക്വ യോഗയുക്ത സൻ സൻ ഇത്യുക്തെ തേന സഹ യോഗയുക്ത സൻ കഥം കർമ്മ കർത്തും ശക്യത ഇതി വദതി അത്രാപി അർത്ഥ കർമ്മ ന കറോതു ഇതി ന കർമ്മ कर्म करोति चेत् ततोपि उत्तमं भवान् तस्मिन् विषये विचारं कृत्वा उपविशतु प्रथमस्पष्टता भवतु भवती किल एककार्यं करणीयं चेत् प्रथमं किं भवेत् स्पष्टता भवेत् किल अस्माकं दृढता भवेत् प्रथमं भवतः स्पष्टता भवतु स्पष्टता अनन्तरं भवान् कर्तुं शक्नोति तत् तस्मात् भवान् इदानीमेव अहं तत् करोमि एतत् करोमि इति न चिन्तयतु मनसः नियन्त्रि मनसा नियन्त्रितः भवान् बुद्ध्या नियन्त्रितः भवतु प्रथमम् अवगतम् मनसः स्तरे इदानीं वयं जीवनं कुर्मः प्रथमं वयं मनसः स्तरे अपि न कुत्र जीवनं कुर्मः शरीरस्य स्तरे जीवनं कुर्मः किल शरीरस्तरे इन्द्रियाणां द्वारा शरीरस्तरे सर्वं स्वीकुर्मः सर्वं स्वी वयमेव जानीमः एतत् सर्वं नावश्यकम् इति सत्यं वयं निश्चयेन अवगच्छामः बहूनि कार्याणि वयम् एकनिमेषं चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् न आवश्यकं वयं शृणुमः इन्द्रियद्वारा शृणुमः यस्य कस्यापि विषये असमीचीनवाक्यं शृणोमि अहं जानामि वा न जानामि वा तद् न आवश्यकम् इति जानामि किल यस्य कस्यापि विषये असमीचीनं शृणोति चेत् भवतः कृतेपि सम्यक् नास्ति यः वदति तस्य कृते अपि सम्यक् नास्ति द्वौ अपि जानीतः किन्तु वयं किं कुर्मः शृणुमः तद् इन्द्रियाणां कार्यमस्ति सत्यं कानिचन कार्याणि पश्यति चेत् भवतः मनः चञ्चलं भवति इति भवान् जानाति सत्यं कानिचन कार्याणि भवान् पश्यति भवतः श्वासोच्छ्वासः दीर्घः भवति दीर्घः दीर्घः न त्वरया भवति शीघ्रं शीघ्रं भवति भवान् जानाति भवान् बहुवारम् अनुभूतवान् तत् पुनः अपि भवान् तत् करोति कारणं किम् इन्द्रियस्य कारणेन इन्द्रियनिग्रहणं नास्ति तानि शरीरेण वयं कुर्मः तानि कार्याणि वस्तुतः वयमेव जानीमः केचन सुरापानं कुर्वन्ति ते एव जानन्ति सुरापानम् आरोग्याय सम्यक् नास्ति तद् कूपी मध्ये अपि लिखति अनन्तरं सर्वत्र लिखति तद् पठित्वा पठन् पिबति किं न जानाति इति कारणेन वा किमपि किमपि समर्थनं करोति अनन्तरं समर्थनं सर्वं सः एव जानाति एतत् सर्वं समर्थनमेव इति तत् शरीरस्य शरीरे सस्य चिन्तनमस्ति शरीरे मीन्स् तस्य सुखे इन्द्रियाणां सुखे किञ्चित् ईर्ष्यां शृणोमि चेत् एक आनन्दः आनन्दः न किं वक्तुं न शक्नोमि किमपि तद् वदामि चेदेव मम समाधानं भवति सत्यं तादृशमेव किञ्चित् सुरापानं करोमि चेदेव रुचिः एव नास्ति तस्य किमपि वदामः वयं टैं न गच्छति इदानीं टैं पास् अपि न किन्तु वयं चिन्तयामः सो स्वयं ज्ञात्वा बोधस्य निग्रहणं कुर्मः सत्यं वयमेव वदामः बोधस्य निग्रहणम् इति सत्यं तादृशानि कार्याणि कुर्वन्ति अन्ये केचन किं कुर्वन्ति तत् ततः बहिरागच्छन्ति इति चिन्तयतु अनन्तरं किं कुर्वन्ति मनसः इच्छानुसृतं तत्र तत्र तत्र तत्र तत्र अटित्वा बहवः वयं तादृशाः एव तत् वयं न इदानीं न अवगच्छामः तदेव सुखम् इति वयं पठितवन्तः कथं पठितवन्तः पुनः पुनः पुनः कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा सत्यम् अभ्यासेन एतत् सर्वम् अभ्यासेन अभ्यासः नास्ति चेत् न भवति अभ्यासेन एतद् वयं कृतवन्तः ततः अपि उपरि गन्तव्यं चेत् किं करणीयं बुद्धिप्रयोगं करोतु बुद्धिः इत्युक्ते अत्रैव अस्ति इति न अर्थः न विचारः ध्यानं करोतु भवान् विचारं करोतु भवान् चिन्तनं करोतु चिन्तनमित्युक्ते मनसा न अयो मम गृहं कदा मिलति मम धनं कदा वर्धते तादृशविचारस्य नाम ध्यानमिति न तस्य नाम विचारः इत्यपि न तानि चिन्तनानि ततः अग्रे गत्वा एतादृशविचाराणां हननम् अहं कथं करोमि एतादृशविचारान् विना अहं कथम् उपवेष्टुं शक्नोमि सत्यम् यदा उपविशति प्रथमं पादवेदना भवति पादवेदनायाः चिन्तनं विना कथमहम् उपविशामि कानिचन दिनानि अहम् अभ्यासं करोमि अनन्तरं मम चिन्तनमेव न भवति उपवेशनसमये समानं मनसः अपि तत् करोतु इति मनः कुत्रापि कुत्रापि गच्छति प्रथम अहम् एकप्रकाशस्य ध्यानं करोमि इति उपविष्टवान् किन्तु ध्यानं सर्वम् अन्यत्र एव चलति प्रकाशः किमपि न आगच्छति भिन्नभिन्नवस्तूनि आगच्छति आगच्छतु किन्तु विचारं करोतु अहं किमर्थम् उपविष्टवान् प्रकाशस्य ध्यानं करोमि पुनः पुनः पुनः पुनः यदा करोति भवान् अपि विचारे स्थातुं शक्नोति यदा भवान् विचारे तिष्ठति भवतः बुद्धिः कार्यं करोति कार्यं करोति इत्युक्ते कः अर्थः एतत् ज्ञानं सर्वं कुत्र अस्ति वस्तुतया भवती एव अस्ति सः एव ईश्वरः तत् ज्ञानं किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् बहिरागच्छति बहिस्थादागच्छति न तत्र ज्ञानमस्ति उपनिषद् मध्ये वदति तस तत्र अस्ति प्रकाशस्वरूपम् अस्ति तस्य उपरि बहूनि पात्राणि भवान् स्थापितवान् बहूनि पात्राणि एकैकैकैकैकैकैकचिन्तनं भवता किं करणीयम् उद्घाटयतु एकमेकं पात्रं स्वीकृत्य भवान् निष्कासयतु अन्ततो गत्वा भवतः अन्तरङ्गे एव सा शान्तिः आगच्छति सः आनन्दः आगमिष्यति भवान् ज्ञानं प्राप्नोति तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति अस्मिन् श्लोके भगवान् वदति भवतु वयं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति